ຖ້າຫາກການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ກາຍມາເປັນລະຫວ່າງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ກັບທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດແລ້ວ 60 ເປີເຊັນຂອງພ ວກແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃນການຢັ່ງສຽງຂອງການສຳຫຼວດ ທີ່ຈັດທຳໂດຍຕາໜ່າງຂ່າວ CNN ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະປ່ອນບັດເລືອກເອົາທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ສະໝັ ກແຂ່ງຂັນເອື້ອມອອກຫາພວກແມ່ຍິງທີ່ມີສິດອອກສຽງຢູ່ນັ້ນ ຜູ້ສື່ຂ່າວ VOA ອາຣູ ປັນເດ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃໝ່ຈາກອາຟຣິກາ ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດທີ່ເປັນເພດຍິງ ກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນກ ານເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ວ່າຜູ້ໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນ ເມື່ອຕົກມາຮອດເດືອນພະຈິກ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນ ອັນດັບຕໍ່ໄປ As a woman, who would have thought I come from Africa, you know, I would have thought that ທ່ານນາງ ແອນ ສະກໍ ເວົ້າວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ຜູ້ໃດຈະຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາ ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຄິດວ່າຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນ ອາເມລິກາ ເມື່ອປີກາຍນີ້ກໍເປັນປີໜຶ່ງທີ່ບໍ່ປາສະຈາກການທ້າທາຍໃດໆ ສຳລັບຮ້ານຂາຍກະແລມ Sweets and Treats Creamery ທີ່ນາງ ແອນ ສະກໍ ເປັນເຈົ້າຂອງ ທ່ານນາງເປັນຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຢູການດາ ທັງເປັນແມ່ຂອງ ລູກສາວນ້ອຍໆ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນທີ່ຄອບຄົວເກັບທ້ອນໄວ້ ເພື່ອເປີດກິດຈະການໃນເມືອງ Laurel ຂອງລັດແມຣີແລນ It's so easy for a man to go to the bank and they give him a loan, and me a woman, what do you do ນາງ ສະກໍ ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການງ່າຍດາຍແທ້ໆ ສຳລັບ ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຈະໄປທະນາຄານ ແລ້ວກໍຈະໄດ້ເງິນກູ້ຢືມມາ ຂ້ອຍເປັນແມ່ຍິງ ຖ້າບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຖາມວ່າ ເຈົ້າເຮັດຫຍັງ? ໂອ ຂ້ອຍເປັນແມ່ເຮືອນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະເວົ້າວ່າ ໂອ ແມ່ນຫວາ? ແທ້ໆຫວາ? ແລ້ວກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ທ່ານນາງ ມາກອດ ດອຟແມນ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານສະພາການຄ້າຂອງແມ່ຍິງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງການເປັນແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແມ່ນໄດ້ສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນສະຖິຕິທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ 36 ເປີເຊັນຂອງບໍລິສັດທັງໝົດຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພວກບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນສ້າງລາຍຮັບພຽງ 4 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນລາຍຮັບປະຈຳປີທັງໝົດຂອ ງສະຫະລັດ We have been undervalued for decades now. Uh, the fact that we still don't have fair pay ທ່ານນາງ ດອຟແມນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຕີລາຄາຕ່ຳເກີນໄປ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດມາແລ້ວຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ຄວາມຈິງແລ້ວກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ ຮັບຄ່າແຮງງານທີ່ຍຸຕິທຳ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກບໍລິສັດຂອງອາເມລິກາ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເອງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີ່ເປັນທຳ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ ອມທີ່ເປັນມິດຕໍ່ຄອບຄົວ ແຕ່ກໍຍັງຄົງບຸກບືນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດອາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກລຳບາກດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດນັ້ນ ທ່ານນາງ ດອຟແມນ ກ່າວວ່າ ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຫັນດີຈາກການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານນາງ She is committed to making sure that small businesses have access to capital. ທ່ານນາງ ດອຟແມນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໄດ້ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທຸລະກິດນ້ອຍເຂົ້າຫາໄດ້ແຫຼ່ງເງິນທຶນ ແລະ ເຂົ້າຫາໄດ້ເຖິງຕະຫຼາດຕ່າງໆ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເລື່ອງ ການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ ທ່ານນາງ ບູກີ ໂອປານູກາ ເປັນເພື່ອນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດການຕະຫຼາດດ້ານດິຈິຕອນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນແ ອດແລນຕາຂຶ້ນມາ ດ້ວຍການໃຊ້ພວກບັດສິນເຊື່ອທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍໄນຈີເຣຍຜູ້ນີ້ກ່າວວ່າ ນາງແມ່ນຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດໃ ນເລື່ອງບັນຫາວຽກງານຕ່າງໆຂອງພວກແມ່ຍິງ Some people don't necessarily want to go the entrepreneurial route, but they are having to. ທ່ານນາງ ບູກີ ໂອປູນູກາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດໂມດາວິດ ເວົ້າວ່າ ພວກຄົນບາງສ່ວນບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ແຕ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງອອກມາຈາກສຳນັກງາ ນໃນທີ່ສຸດ ແລະ ກາຍມາເປັນພວກພະນັກງານປະເພດ 1099 ຫຼື ພວກທີ່ເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລືອກເອົາລະຫວ່າງການໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ການທີ່ສາມາດເບິ່ງແຍງລູກ ເຕົ້າເວລາເຂົາເຈົ້າເຈັບປ່ວຍຢູ່ບ້ານເຮືອນ ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍກໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຫວນກັບຄືນໄປຍັງລັດແມຣີ ແລນອີກ ຈະເຫັນວ່າທ່ານນາງ ແອນ ຊະກໍ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ້ານຂອງທ່ານນາງມີຜົນກຳໄລ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານນາງຈະໄດ້ປ່ອນບັດເ ອົາທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານນາງກໍກ່າວວ່າ ທ່ານນາງເສຍໃຈຫຼາຍກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ດຽວນີ້ແມ່ນກຳລັງເບິ່ງໄປໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງ Who is Trump? He's created a job. You know, he's, he's employing people. ທ່ານນາງ ແອນ ຊະກໍ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Sweets and Treats Creamery ກ່າວວ່າ ໃຜແມ່ນທ່ານ ທຣຳ ທ່ານໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ທ່ານໄດ້ວ່າຈ້າງພວກຄົນງານ ຄັນແມ່ນເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດ ຢ່າງນ້ອຍທ່ານຮູ້ຈັກດີ ຫຼາຍກວ່າພວກຄົນອື່ນໆທີ່ແລ່ນອ້ອມທີບ ບອກພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນແນວນີ້ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນ ທັງທ່ານນາງ ຊະກໍ ແລະ ທ່ານນາງ ໂອປານູກາ ຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ພວກແມ່ຍິງອາເມລິ ກັນຄວນຮັບປະກັນວ່າສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຮັບຟັງເວລາເດືອນພະຈິກມາເຖິງ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA